युद्धादौ तीर्थगामि सकलु हलधरो नैमिषक्षेत्र नृच्छन् अप्रत्युत्ता इसूतक्षय क्रीडत सुतौ तत्पदे कल्पयित्वा यज्ञग्नौ वल्कलौ पर्वणि परिदलयन् स्वादधीतोरणान्ते सम्प्राप्तो भीमदुर्योधनधनमशमम् वीक्षयातः पुरीम्